ປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການຍົກຍ້າຍເທດສະບານແຂວງຜົ້ງສາລີ ມາຕັ້ງໃໝ່ທີ່ເມືອງບຸນເໜືອ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນທີ່ຖືກເວນຄືນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຊົງ ລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປີດເຜີຍວ່າ ການຍົກຍ້າຍເທດສະບານແຂວງຈາກເມືອງຜົ້ງສາລີ ມາຕັ້ງໃໝ່ທີ່ເຂດເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສ າລີ ຊຶ່ງເປັນການປະຕິບັດຕາມການອະນຸມັດຂອງຄະນະລັດຖະບານລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຍັງມີບັນຫາຄົງຄ້າງທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ເລີຍ ກໍຄືການຈ່າຍເງິນຊົດເ ຊີຍຄ່າທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກເວນຄືນມາເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງເຂດເທດສະບານໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 60 ຕື້ກີບ ຫາກແຕ່ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຜົ້ ງສາລີ ມີງົບປະມານພຽງ 3 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວຢືນຢັນວ່າ ວຽກໂຕນີ້ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກະຫຍຸ້ ງຍາກສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນນີ້ກະຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍນີ້ກະສູງ ແຕ່ວ່າເບື້ອງລັດເຮົານີ້ກໍແມ່ນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ລະແມ່ນການຕອບສະໜອງເງິນຊົດເຊີຍນີ້ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ໂດຍລວມແລ້ວ ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າກໍເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕາມ ທິດທາງພັດທະນາການຍົກຍ້າຍເທດສະບານຂອງແຂວງຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ວ່າບັນຫາທີ່ພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກນີ້ ກໍແມ່ນບັນຫາການຕອບສະໜອງ ທຶນຮອນໃນການຊົດເຊີຍ ໂດຍບັນຫາດຽວກັນນີ້ ກໍຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນລາວໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 4 ແລະ 7 ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ ກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດປະຈຳວັນຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທີ່ດິນທຳກິນຈາກກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການແລ້ວກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍ ຍັງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຄອງຊີບແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການຜະລິດໃນທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນນັ້ນ ສ່ວນທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພ ະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຍອມຮັບວ່າການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳອູໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງເຮັດໄດ້ບໍ່ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະເມີນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຈະຕ້ອ ງຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງນັ້ນ ຍັງຈະຕ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດຕື່ມອີກ ເພາະຍັງມີຫາງສຽງຈາກປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່ າງເປັນທຳ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນປະເມີນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳມະນີໃ ຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໃນນາມກະຊວງພະລັງງານບໍ່ແຮ່ນັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ຕິດຕາມ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງສັນຍາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນກັບຜູ້ລົງທຶນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດ ແຕ່ແນ່ນອ ນບາງອັນກະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລະອຽດ ບາງບ່ອນ ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຸດຂີດ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ກໍໃຫ້ລົງໄປກວດກາຄືນບັນຈຳນວນໂຄງການທີ່ສຳເລັດແລ້ວ ປະເມີນວ່າປະຊາຊົນເຮົາໄດ້ຜົນກະທົບແນວ ໃດແດ່ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ມີຜົນກະທົບເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງໂຄງການທີ່ພັດທະນາໂຄງການນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂ ໂດຍຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນໄລຍະກ່ອນໜ້ານີ້ ພົບວ່າມີປະຊາຊົນລາວ 2,000 ກວ່າຄົວເຮືອນ ຫຼື 10,000 ກວ່າຄົນໃນ 28 ບ້ານ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ ທັງ 7 ໂຄງການ ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາກໍມີລາຍງານວ່າ ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້ກັບປ ະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳອູ 2 5 ແລະ 6 ແລ້ວ ແຕ່ຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນ International Rivers ກັບພົບວ່າ ຈະມີປະຊາຊົນລາວໃນ 89 ບ້ານ ທັງໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ອຸ ດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳອູນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍແຕ່ຢ່າງໃດ ທາງດ້ານກຸ່ມບໍລິສັດ Power China ຈຳກັດຈາກຈີນ ລາຍງານວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ ທັງ 7 ໂຄງການ ຈະແລ້ວເສັດພາຍໃນປີ 2020 ດ້ວຍເງິນລົງທຶນລວມ 2,800 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍທັງ 7 ໂຄງການຈະມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 1,272 ເມກາວັດ ໂດຍຈະຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນຕະຫຼອດ ໄລຍະສຳປະທານ 29 ປີ ນັບຈາກປີທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍມາເຖິງປັດຈຸບັນກໍໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັດແລ້ວ 3 ໂຄງການ ຄືເຂື່ອນນ້ຳອູ 2 5 ແລະ 6 ສ່ວນເຂື່ອນນ້ຳອູ 1 3 4 ແລະ 7 ກໍຈະກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດໃນປີ 2020 ຊຶ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນນ້ຳອູທັງ 7 ໂຄງການ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ກວ່າ 2,590 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ